ລາຍງານການວິໄຈຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼື MRC ລະບຸວ່າ ຜົນກະທົບຈາກບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງລຳແມ່ນ້ຳຂອງທັງໃນຈີນ ແລະ ລາວ ມີລະດັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຂະຫຍາຍກວ້າງເພີ່ມຂຶ້ນນັບ ມື້ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ອານ ພິດ ຮັດດາ ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼື MRC ຢືນຢັນວ່າ ການວິໄຈກ່ຽວກັບສະພາບການດ້ ານອຸທົກກະສາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ໄດ້ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນຊ່ວງເດືອນພະຈິກ ປີ 2020 ຫາພຶດສະພາ ປີ 2021 ພົບວ່າມີການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ ທັງໃນລາວ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ວງເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2021 ຊຶ່ງມີປະລິມານນ້ຳຝົນຕົກລົງມາຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດການໃນຮອບ 18 ປີ ແຕ່ກໍປາກົດວ່າປະລິມານນ້ຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໄຫຼລົງເຂດຕອນລ່ າງແຕ່ຢ່າງໃດ ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າເປັນຍ້ອນເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ຢູ່ໃນຈີນ ແລະ ລາວນັ້ນ ໄດ້ກັກເກັບນ້ຳໄວ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັນກັບຜົນການວິໄຈຂອງສຳນັກງານພັດທະນາເທັກໂນໂລ ຈີອະວະກາດ ແລະ ພູມິສາລະສົນເທດແຫ່ງປະເທດໄທ ທີ່ພົບວ່າໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເປັນຜົນກະທົບຈາກລະດູການຕາມທຳມະຊາດພຽງແຕ່ສ່ວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ເພາະ ເມື່ອພິຈ າລະນາສົມທຽບໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າໃນປີ 2021 ມີດັດຊະນີຄວາມຊື່ນໃນລະດັບສູງ ອັນເປັນດັດຊະນີທີ່ບອກວ່າປະລິມານນ້ຳທຳມະຊາດບໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ ແຕ່ເປັນຍ້ອນປ ະລິມານນ້ຳທີ່ລົດລົງຢ່າງໄວວາ ຈາກການກັກເກັບນ້ຳໄວ້ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນເຂດຕອນເທິງແມ່ນ້ຳຂອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ສິຣິລັກ ພຣຶກປິຕິກຸນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານດາວທຽມປະຈຳສຳນັກງານພັ ດທະນາເທັກໂນໂລຈີອະວະກາດແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນຊ່ວງ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຄືຖ້າທຽບກັບ 62 ເນັ້ຍ ນ້ຳເຢີະເລີຍ ແທບຈະໄມ່ເຫັນຕະກອນດິນ ພໍມາ ດູເດືອນກຸມພາ 64 ເນັ້ຍ ແທບຈະ ຄືຖ້າທຽບກັບປີ 2019 ນີ້ ນ້ຳຫຼາຍເກືອບຈະບໍ່ເຫັນດອນຊາຍເລີຍ ພໍມາເບິ່ງເດືອນກຸມພາ ປີ 2021 ນີ້ ເກືອບຈະຄົນລະແມ່ນ້ຳເລີຍ ປະລິມານນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຫຼຸດລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ເບິ່ງຈ າກການຖ່າຍດາວທຽມ ຈາກຂໍ້ມູນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນປີ 2021 ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍທີ່ສຸດເລີຍ ຖ້າທຽບຍ້ອນຫຼັງໄປ 5 ປີ ຄືປີ 2017 ກັບປີ 2020 ຍັງຮຸນແຮງກວ່າອີກຊ້ຳ ປະກອບກັບໂຕດັດຊະນີທີ່ເປັນດັດຊະນີລານີນາ ເຊິ່ ງມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ປາກົດການທຳມະຊາດບໍ່ໄດ້ບອກວ່າມັນຈະເກີດປາກົດການຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນໂຕປັດໄຈການເສີມ ທັງນີ້ ທາງການຈີນໄດ້ລົດການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວແ ມ່ນ້ຳຂອງໃນແຂວງຢຸນນານ ທີ່ມີຢູ່ເຖິງ 11 ເຂື່ອນ ໃນເດືອນມັງກອນຫາເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2021 ຊຶ່ງກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນພະມ້າ ລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽ ດນາມ ເພາະວ່າການລົດການປ່ອຍນ້ຳດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເຂດຕອນລ່າງຕ້ອງຜະເຊີນກັບໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ການປະມົງ ກະສິກຳ ແລະ ການເດີນເຮືອນັ້ນ ທາງດ້ານ ທ່ານນາງ ອ້ອມບຸນ ທິບສຸນາ ປະທານເຄືອຂ່າຍສະພາອົງກອນຊຸມຊົນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໃນ 7 ຈັງຫວັດພາກອີສານຂອງໄທ ຖະແຫຼງວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະຊາຊົນໄທໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ຈະເນັ້ນໜັກ ການກົດດັ ນຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນໄທ ຜູ້ທີ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟ້າເທິງແມ່ນ້ຳຂອງໃນຈີນ ແລະ ລາວນັ້ນ ກໍຍັງຖືວ່າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບແຜນການຂອງລັດຖະບານໄທ ທີ່ຕ້ອງການຈະພັດທະນາໃຫ້ໄທເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ຂອງອາຊຽນ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ອ້ອມບຸນ ຢືນຢັນວ່າ ຕາມຫຼັກການແລ້ວເນ້ຍ ໃຄທຳໃຫ້ແມ່ນ້ຳເສຍຫາຍ ຄົນນັ້ນຈະຕ້ອງຣັບຜິດຊອບ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັ ນເນ້ຍ ໄມ່ມີໃຄພູດຖຶງເລື່ອງບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ໄປສ້າງເຂື່ອນ ແລ້ວກໍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນທີ່ໃຊ້ນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳໂຂງ ຕາມຫຼັກການແລ້ວແມ່ນໃຜເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳເສຍຫາຍ ຄົນນັ້ນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອ ບ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນບໍ່ມີໃຜເວົ້າເຖິງເລື່ອງບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ໄປສ້າງເຂື່ອນ ແລ້ວກໍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນ ທີ່ນຳໃຊ້ແມ່ນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ເຮົາກໍສະເໜີໃຫ້ຕັ້ງກອງທຶນແລ້ວກໍເກັບພາສີມາ ຕ້ອ ງຍອມຮັບວ່າຕອນນີ້ປະເທດໄທເອງເປັນຕົວລະຄອນສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳຂອງປ່ຽນແປງ ນັ້ນໝາຍເຖິງວ່າໃນຂະນະທີ່ລາວປະກາດໂຕເອງຈະເປັນ Battery of Asia ປະເທດໄທເອງກໍໄດ້ປະກາດວ່າໂຕເ ອງຈະເປັນຮັບໃນການຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ ເພາະສະນັ້ນມັນກໍຄືການລູບໜ້າປະດັງ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງນີ້ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງການຈີນໄດ້ຕົກລົງກັບ MRC ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຂໍ້ມູນປະລິມານນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງໃນເຂດຕອ ນເທິງ ທີ່ຢູ່ໃນຈີນ ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍເປັນການລາຍງານໃນຕອນເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າຂອງທຸກວັນ ໂດຍສະເພາະການລາຍງານປະລິມານນ້ຳໃນເຂື່ອນຊຽງຮຸ່ງ ທີ່ເປັນເຂື່ອນທີ່ປ່ອຍນ້ ຳລົງມາໃນເຂດຕອນລ່າງນັ້ນ ຖືເປັນຂໍ້ມູນສຳຄັນສຳລັບປະເທດໃນເຂດຕອນລ່າງເພື່ອ ຕຽມຄວາມພ້ອມໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ທັນກັບສະຖານະການ ຫາກແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ໄດ້ຈິງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA